ເຟສບຸກຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ ລັດຖະບານອົດສະຕາເລຍຕົກຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນກ່ຽວກັບການທີ່ຈະປ່ ຽນແປງກົດໝາຍຄວາມສຳພັນໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳອົດສະຕາເລຍ ກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕາເລຍຂອງຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ເຕັມໄປດ້ວຍການຮຽກໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕາເລຍປ່ຽນແ ປງກົດໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳອົດສະຕາເລຍ ລັດຖະບານອົດສະຕາເລຍຢ່າງງຽບໆ ເຊົາ ຫຼືວ່າຍົກເລີກແຜນການທີ່ພວກເພິ່ນ

and the timely and the well targeted support that was brought together by this government Mr Speaker that ທ່ານໂຄສົກສະພາ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານອົສເຕຣເລຍ ເມື່ອທີ່ອົສເຕຣເລຍປະເຊີນກັບບັນຫາຕ່າງໆ ອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດຕໍ່ແຕ່ເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຄົງພື້ນ ຄົນອົສເຕ ຣລຽນ 700,000 ຄົນ ຫຼີກລ້ຽງການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳ ຍ້ອນການຄ້ຳຈູນອັນຖືກຕ້ອງກັບເວລາ ແລະ ດີ ທີ່ຖືກນຳມາບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂອງທ່ານ ນັ້ນ ປ່ຽນແປງສະພາບໃນດ້ານເສດຖະກິດສຳລັບຄົນໃນອົສ ເຕຣເລຍໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ຄັ້ງນີ້ໄດ້ ທ່ານໂຄສົກສະພາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ໃນສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົສເຕຣເລຍ ເຄົາລົບນັບຖືຄວາມກ້າຫານຂອງຄົນອົສເຕຣລຽນໃນປີນີ້ ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບບັນ ຫາໃນດ້ານເສດຖະກິດ ຕໍ່ແຕ່ໂລກນີ້ມີເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຄົງພື້ນອັນໃຫຍ່ໂຕຄື Great Depression

Will the Prime Minister back down on the cut to take home pay that he claims he has made? ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີອັນໜຶ່ງຖືກຮັບຮູ້ໃນວັນທີ 10 ທັນວາແລ້ວນີ້ ທີ່ຮຽກໃຫ້ລັດຖະບານອົສເຕຣເລຍຍົກເລີກກົດໝາຍນັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ມັນຖືກສະເໜີຂຶ້ນມາໄດ້ພຽງແຕ່ມື້ໜຶ່ງ ມື້ດຽວ ພັກເລເບີອົສເຕຣເລຍໃຊ້ສະພາອົສເຕຣເລຍເປັນການກົດດັນລັດຖະບານອົສເຕຣເລຍໃຫ້ຍົກເລີກການຈະປ່ຽນແປງກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ລອງກັນໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເຮັ ດວຽກເຮັດການຕົກຢູ່ໃນສະພາບອັນເຫຼືອຮ້າຍກວ່າເກົ່າ ນັ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າແຮງງານ ແລະ ສະຖານະການນະພາບຂອງການເຮັດວຽກເຮັດການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເຫຼືອຮ້າຍຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າ ກົດໝາຍຄວາມສຳພັນໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳ

ການປ່ຽນແປງຖືກກະທຳຂຶ້ນ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍເປີດກວ້າງທີ່ຈະເຈລະຈາກັນ ກ່ຽວກັບການເມືອງຕ່າງໆອື່ນໆຂອງຂັ້ນແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານ Peter Dutton ລັດຖະມົນຕີກິດຈະການພາຍໃນອົ ດສະຕຣາເລຍ ຄື Home Affairs Australia ເວົ້າວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າການໄຈ້ເບິ່ງການນາບຂູ່ໃນດ້ານການຈະລາຈົນ ຈະນຳພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງກົດໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາເລຍ

ແລະ ການເປັນຫົວຈັດໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ພາຍຫຼັງທີ່ພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍຮຽກໃຫ້ລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈົນ ກ່ຽວເຖິງການນາບຂູ່ຈາກຝ່າຍຂວາຈັດ ຄະນະກຳມະ ການນັ້ນຖືກບອກໃຫ້ກັບຄືນມາລາຍງານຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍໃນທ້າຍເດືອນເມສາປີ 2021 ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ສະຖານທູດຂອງປະເທດຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃນ ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ບໍ່ຮັບຮູ້ ການທີ່ວ່າລັດຖະບານສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຂວາງກັ້ນສິນຄ້າອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຈະເຂົ້າໄປຍັງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ການບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັນກ່ຽວກັບການຄ້າການຂາຍລະຫວ່າງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ-ອົດສະຕຣາເລຍ ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ໃນເວລານີ້ Simon Birmingham ລັດຖະມົນຕີການຄ້າອົດສະຕຣາເລຍ ເວົ້າວ່າ ຄົນທີ່ນຳສິນຄ້າອົດສະຕຣາເລຍອອກປ ະເທດຕ້ອງພິຈາລະນາເບິ່ງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນໄດ້ຜົນດີເມື່ອເວົ້າເຖິງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ພາຍຫຼັງທີ່ພັກລັດຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຂະຫຍາຍການຕ້ອງຫ້າມໃສ່ສິນຄ້າອົດສ ະຕຣາເລຍ ດັ່ງໄມ້ ແລະ ໃໝ່ໆນີ້ໃສ່ຊີ້ນແກະອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານເວົ້າວ່າ

ທີ່ມີກັບປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າການເຈລະຈາກັນລະຫວ່າງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ອົດສະຕຣາລີເປັນວິທີການກ້າວມືໜ້າ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໃນວັນທີ 10 ທັນວາຂອງວັງໜຶ່ງນີ້ ຢ່າງງຽບໆ ຍຸຕິແຜນການຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕັ້ງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ສຳລັບນັກລົບເກົ່າ ແລະ ການຂ້າຕົວຕາຍໂດຍກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ກົດໝາຍນັ້ນທີ່ແຕະຕ້ອງຄະນະກຳມະກາ ນນັ້ນຖືກຍົກຖອນແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພັກເລເບີອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຜູ້ແທນລາຊະດອນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບພັກໃດ ຫຼື ພັກເລັກໆນ້ອຍໆ ໃນສະພາສູງອົດສະຕຣາລີ ພັກເລເບີອົດສະຕຣາລີໂ ຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນວ່າກົດໝາຍນັ້ນຂາດເຂີນ

Make sure the terms of reference are broad. ບໍ່ມີຫຍັງດີກວ່າທີ່ຈະມີ Royal Commission ມອງເບິ່ງບັນຫາຕ່າງໆນັ້ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ໃນວັນທີ 10 ແລ້ວນີ້ ກໍບໍ່ຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ກ່ຽວກັບອາກາດຂອງໂລກນີ້ ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານ ບໍ່ມີແຜນການສຳລັບຄວາມທະເຍີທະຍານອັນໜັກແໜ້ນ ທ່ານຊີ້ແຈງຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາລີໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບອາກາດຂອງອົດສະຕຣາລີຈະຖືກບົ່ງວາງຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕ ຣາລີ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງອົດສະຕຣາລີເອງ SBS Radio Lao